so for those of you who just get you know very excited and you want to go out there and get your voice heard and make it known who you are going to be voting for that's right starting on monday right? early election early, early voting s o go out there and let your voice be heard okay so that's going to be october 17th till november 4th and t h e n t h e actual election day will be on tuesday november 8th yes ແມ່ນເນາະ so so ທ່ານຜູ້ຊົມ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຖ້າໄດ້ ອ່າ ມີໂອກາດ ບໍ່ແມ່ນວ່າມີໂອກາດ ໄປໄວໆ ໄປລົງຄະແນນໃຫ້ ອ່າ ຜູ້ໃດທີ່ວ່າ ທຸກຄົນເຮົ າມີໂອກາດ ເອດາວ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ສິດເຮົາ exactly thank you ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ເອມີ ທີ່ເວົ້າຂຶ້ນມາເນາະ ເພາະວ່າເຮົາມາຢູ່ເມືອງ ອ່າ ຢູ່ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນປະເທດຂອງເຮົາລະເດນີ້ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ທີ່ວ່າບ້ານ ແມ່ນຢູ່ ມັນບໍ່ແ ມ່ນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງ ເອີ ຂອງ ຂອງເຮົາເອງເນາະ ຫາກແຕ່ວ່າລູກຫຼານເຮົາກະເກີດຢູ່ນີ້ ລະກະເຮົາກະນັບຖືວ່າອັນນີ້ເປັນ this is our country and we have a voice ເຮົາເປັນສັນຊາດ ເພື່ອເຮົາຈັ່ງຊິມີ ອ່າ ສຽງເຮົາເນາະ ມີ ມີສິດ ມີເສລີ ແມ່ນແລ້ວ ໂອເຄ so I ໄປ select someone ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຮົາ

I guess the the Lent right the for the Buddhist um temple
ແມ່ນແລະ ມັນ ມັນ ອ່າ ບຸນກະຖິນນີ້ຜ່ານມາເນາະ ເຫັນ ເຫັນເພິ່ນເຮັດຫັ້ນໃຫຍ່ໂຕ ອືຮຶ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລະ ອ່າ ແຕ່ລະຄອບຄົວເພິ່ນເຮັດ ຄືວ່າມີ ມີຕຽງ ມີຂອງມາໃສ່ ກອງບຸນ ແມ່ນແຫຼະ ກອງບຸນ ເປັນ ເປັນສິ່ງເຄື່ອງ ຂອງທີ່ວ່າ ອ່າ ເພິ່ນເອົາມາຖວາຍໃຫ້ອາຈານ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ ເອີ ເປັນຄືກັນກັບ ອັນນ່າ ເອີ ເປັນຜ້າ ເຫັນບໍ່ ເຮົາ ເຮົາເອງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ ຜ້າໄຕ ເອີ ຜ້າໄຕ ແມ່ນແລະ ລະມີເຂົ້າ ມີ

believe it's one of the first temple here in Georgia.
Yes, it was. And s o that's October 16th. And then the, um, the next one would be October 30th. And that would be at Wat Buddha Kanti in Snellville.
That's right.
And we also have two, three other temples around the metro Atlanta

GSU campus in Dunwoody from 2 to 4.
Okay. And that the documentary is actually sponsored by Advancing Asian PAC. k That's right.
Okay. So go out there. It is a documentary of the asian americans how they gather and come out to vote to get their voice heard just like what we should be doing gather people to come out there and rally and get them out to vote yes Okay.
so we'll be right back with our special guest okay
ສະບາຍດີ ອ້າຍເອບ ເອມີ along with ເອດາວ welcome ສະບາຍດີ ອ້າຍເອບ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ້ ທີ່ສະຫຼະເວລາມາຮ່ວມນຳພວກນ້ອງນຸ່ງ ລະກະມາໃຫ້ໂອກາດໄດ້ ອ່າ ຮັບຮູ້ ອ່າ ຫຼາຍໆສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ວ່າອ້າຍເປັນ ມີ ອັນນ່າ ເ ອີ ຊິມາໃຫ້ ອ່າ

ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເອີ ສະບາຍດີເນາະ ອັນ ຂ້ານ້ອຍຊື່ວຽງໂຂງ ເທບສຸວັນ ອ່າ ແລ້ວກໍເຄີຍ ອ່າ ອ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ອ່າ Medicare ອ່າ ຊ່ອຍ ອ່າ ທຸກຄົນ ອ່າ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງ Medicare ເພາະວ່າມັນ ມັນຫຍາກ ອ່າ ຫຍາກ ຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະ ຈາກການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງ Medicare so ອ່າ ແລ້ວກະເຮັດອັນນີ້ມາປະມານ 6 7 ປີນີ້ແຫຼະ ອ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ ອ່າ ມີລາຍເຊັນຢູ່ຫຼາຍລັດຢູ່ ແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຊ່ອຍພີ່ນ້ອງເຮົາທີ່ຢູ່ Florida ຢູ່ Georgia ແລ້ວກະແມ່ນຢູ່ Tennessee ເນາະ ເຈົ້າ ອ່າ ອ່າ ກໍບໍ່ຈັກສິວ່າຫຍັງຕໍ່ເນາະ ເອີ ກ່ອນ ກ່ອນອ້າຍສິມາເຮັດອັນກ່ຽວກັບອັນນະ Medicaid Medicare ກັບອັນນີ້ນີ້ ອັນນະ ອ້າຍເຄີຍເຮັດອີ່ຫຍັງມາແຕ່ກີ້ ອ່າ ແຕ່ກ່ອນກໍເຄີຍ ອ່າ ເຮົາມາຕຳອິດເ ນາະ ກໍເຄີຍເປັນ ອ່າ ມາເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຈົບໂຮງຮຽນແລ້ວກໍ ກໍໄດ້ໄປເປັນທະຫານ ໄປເປັນທະຫານຢູ່ 4 ປີ ແລ້ວກໍອອກມາ ກໍມາເຂົ້າໂຮງຮຽນ ອ່າ ຕໍ່ ຢູ່ Memphis State ເນາະ ຢູ່ Memphis ແລ້ວກະຈາກນັ້ນມາ ຈົບມາແລ້ວກະມາເຮັດ ວຽກຢູ່ ອ່າ Tennessee ຢູ່ Murfreesboro ຫັ້ນ ປະມານ 2 2 ປີ 3 ປີ ແລ້ວກໍຍ້າຍລົງໄປຢູ່ Florida ໄປເຮັດ business ຂອງຕົວເອງ ກໍເຄີຍເຮັດຮ້ານອາຫານມາກໍຈົນ ອ່າ ຫຼາຍປີເນາະ 10 ປາຍປີ ມາແລ້ວກະ ເອົາ ເມື່ອຍ ເມື່ອຍແລ້ວກະໄປເຂົ້າເຮັດວຽກນຳອັ ນ ອ່າ ອ່າ City City of Jacksonville Beach ອ່າ ເຮັດຢູ່ຫັ້ນປະມານ 6 7 ປີ ແລ້ວກໍຈະຄ່ອຍມາພໍ້ ອ່າ ໂຕນີ້ ອ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ financial services ແລ້ວກໍເລີຍ ອ່າ ມາເຮັດໂຕນີ້ເປັນ ອ່າ ກິດຈະການທຸລະກິດຂອງຕົວເອງ ແລ້ວກໍເລີຍມັກ ກໍເລີຍເຮັດ ໂຕນີ້ມາຕ ະຫຼອດຈົນເທົ່າປັດຈຸບັນນີ້ ປະມານ ເອີ financial services ກໍໄດ້ປະມານ 9 ປີ ແລ້ວກະໂຕ Medicare ເຮັດມາປະມານ 5-6 ປີເນາະ ເຈົ້າ ແຕ່ອ້າຍອະທິບາຍເບິ່ງວ່າ ອ່າ ກ່ຽວກັບ Medicare ນີ້ ອ່າ ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ຊົມຜູ້ຟັງເພິ່ນຟັງແດ່ວ່າ ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັ ບອີ່ຫຍັງແດ່ ອ່າ ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ວ່າ ອ່າ ຜູ້ທີ່ເພິ່ນມີ Medicare ຫັ້ນ ທີ່ເພິ່ນບໍ່ຮູ້ວ່າມັນ ມັນ ມັນມີ available for them to to use
ເຈົ້າ ອ່າ ກ່ຽວກັບ Medicare ເນາະ ອ່າ ຄັນແມ່ນເຮົາອາຍຸເຖິງ ຫຼືວ່າເຮົາໄດ້ ອ່າ Medicare ນຳອັນນະ disability ເນາະ ຫຼືວ່າເຮົາອາຍຸ ອາຍຸບໍ່ທັນເຖິງ 65 ກະໄດ້ ຖ້າແມ່ນເຮົາ ອ່າ ກິນເງິນ disability ຫຼັງຈາກສອງປີແລ້ວ ເຮົາຊິໄດ້ automatic ເນາະ ໄດ້ Medicare ແລ ະ ຫຼືວ່າທ່ານຜູ້ໃດທີ່ວ່າຍັງບໍ່ຮອດອາຍຸ ຫຼືວ່າທີ່ວ່າເປັນອັນນ່າ ເອີ ເຂົາເອີ້ນອັນນ່າ end stage you know ເອີ ທີ່ວ່າໄດ້ໄປຟອກເລືອດບໍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປປ່ຽນອັນນ່າ transplant ເນາະ ແມ່ນ ແມ່ນເພິ່ນຊິໄດ້ Medicare ນີ້ ແລ້ວບາດນີ້ຫັ້ນໄດ້ Medicare ນີ້ ເອີ ສຳລັບລັ ດຖະບານໃຫ້ແລ້ວ ກະມີແຕ່ ເອີ ທີ່ເພິ່ນສົ່ງມາໃຫ້ກະແມ່ນມີແຕ່ໂຕ A ກັບໂຕ B ເນາະ ໂຕ A ກັບໂຕ B ຫັ້ນກະແມ່ນ ໂຕ A ກະແມ່ນໂຮງໝໍ ແລ້ວກະໂຕ B ກະແມ່ນອັນນ່າ medical medical ກະແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າເຮົາໄປຫາດັອກເຕີ ໄປ x-ray ໄປ lab ໄປອັນນັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ໂຕ B ເນາະ ເອີ ແລ້ວກະ ແລ້ວກະລັດຖະບານກະຈົກໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວແມ່ນເຮົາເອງຕ້ອງໄດ້ຫາເອງວ່າ ໂຕໄດ້ຊື້ເອົາຢາເນາະ ແມ່ນໂຕ part D ເນາະ ທີ່ເຮົາເວົ້າມາ ຄືມັນມີ A ແລ້ວກະມີ B ແລ້ວກະເປັນໂຕ D ນີ້ມັນຊິແມ່ນກ່ຽວກັບເລື່ອງຢາ ແລ້ວກະແມ່ນເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊື້ເນາະ ຄັນແມ່ນເຮົາອັນນ່າ ຄັນແມ່ນເຮົາຕ້ອງການຢູ່ນຳ Original Medicare ທີ່ວ່າເຮົາມີ A ມີ B ແລ້ວກະຕ້ອງມີ D ອ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ເພິ່ນເ ອົາໃຫ້ມາແລ້ວ ເຮົາມີ ອ່າ ເວລາຢູ່ປະມານ 63 ມື້ເນາະ ສອງເດືອນກັບປາຍ ອ່າ ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີຕົວ D ເນາະ ໃຫ້ມັນ attach ໃຫ້ມັນ ໃຫ້ມັນບວກເຂົ້າໄປກັບຕົວ A ຕົວ B ທີ່ເຮົາມີ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີນີ້ ເຮົາຊິຖືກປັບໃໝ
ຕົວ ຕົວ D ນີ້ສຳລັບ ເອີ ຢາບໍ ຫຼືຄື pharmacy ນີ້ແມ່ນບໍ ໂອເຄ ແມ່ນແລ້ວ prescription drug ເນາະ PDP ສຳລັບ prescription drug ໂດຍສະເພາະ ໂອເຄເນາະ

for the under age if they have the disability uh after 24 months of being eligible for for disability they should automatically uh, become Medicare eligible. eligible. Okay. I mean, it might be, you know, you filed in 2020, example, mm -hmm. and they didn't make decisions until this year, oh, okay. 2022, right? But they, they retro you back, they pay you back. you know since beginning of the case or whatever they deem you disabled right a as long as those money count toward the 24 months then you are eligible for Medicare.
Okay, so is that something that like the individual have to look into or is it something that, uh, for example, I know of a, an individual

okay if y o u get SSDI you are eligible after 24 months beyond that you are eligible for medicare It has to be SSDI, m m which is most of us pay into for the, you know, for the Medicare disability.
-hmm.
Yes.
Okay. So they would have to have to apply for the Medicare. They can't just assume that they qualify. They, h a v e to go and apply for it.
No, after if you are receiving same thing with your uh let's say you uh do early retirement at 62 63, mm -hmm. right? as soon as you become 65, they're going to send you Medicare card. You are deemed eligible. You know, if you're not drawing Medicare, I mean, drawing your social security by 65, you have to apply. They will send you the A. The A, which is the you don't have to pay for A as long as you work uh, 10 years or put in, you know, pay 40 quarter. of the employment of the medicare you know tax then you are eligible to get a for free but the b you have to apply if you're not currently drawing social security okay because if you currently draw on social security uh they're g o i n g to know that you are you know they are you know they automatically will deduct the the medicare part b out from your social security and send y o u medicare card

ບໍ່ຮູ້ເນາະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລ້ວກະວ່າໄດ້ A ກັບ B ມາ ແລ້ວກະ ກະ ກະແມ່ນຢູ່ເລີຍ ຢູ່ຊື່ໆ ແລ້ວກະບາງຄົນກະບໍ່ຄ່ອຍເຈັບບໍ່ຄ່ອຍໄຂ້ ບາງຄົນກະມີ A ກັບ B ແລ້ວກະໄປຫາໝໍກະເສຍ deductible co-pay whatever the Medicare you know says and then ແລ້ວບາດນີ້ໄປຫາໝໍ ບາງເທື່ອໝໍກະມີ sample ເນາະ ຄືເຮົາຮູ້ ໝໍກະເອົາຢາໃສ່ຫໍ່ໃຫ້ ແລ້ວເອົານີ້ເມືອກິນເດີ ແມ່ນບໍ ແລ້ວບາງຄົນກະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກະໂອ້ ເຮົາມີໂຕນີ້ແລ້ວ ເຮົາກະໄດ້ໝົດແລ້ວ ມີທັງ A ທັງ B ແລ້ວກະໄດ້ທັງຢາ ທີ່ວ່າບໍ່ ແລ້ວກະ ແລ້ວກະເມືອ ແລ້ວກະນອນຢູ່ສະບາຍ ກະເພາະວ່າຄຶດວ່າຕົວເອງມີໝົດແລ້ວ ແຕ່ທີ່ແທ້ແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນ ເພາະວ່າເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີຕົວ D ນຳຕ່າງຫາກ ໂອເຄ to attach to ທີ່ວ່າ A ກັບ B ທີ່ລັດຖະບານເອົາໃຫ້ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນຫັ້ນນ ະ ເຮົາຊິຖືກປັບ ເຮົາຊິຖືກປັບໃໝ ແລະການປັບໃໝນີ້ມັນຊິເປັນຕະຫຼອດຊີວິດ

ເພິ່ນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເພິ່ນບໍ່ຮູ້ເນາະ ເພາະວ່າຄັນເວົ້າພາສາລະກໍ ອັນນ່າ ຂະເຈົ້າກໍ ຄັນໄປຖຽງ Medicare ຂະເຈົ້າກໍວ່າ ໂອຍ ຂ້ອຍສົ່ງພາດໄປໃຫ້ເຈົ້າ ຂ້ອຍສົ່ງຟອມໄປໃຫ້ເຈົ້ານຳ ຢູ່ໃຫ້ ໃນຫັ້ນມີໝົດ ມັນບອກໝົດ ຄື ຄືທີ່ຜູ້ຂ້າ ເວົ້າມານີ້ລະເນາະ ວ່າ ວ່າເຮັດຈັ່ງໃດ ມີຫຍັງຫັ້ນນະ ແມ່ນຢູ່ຫັ້ນ ໃນຫັ້ນໝົດ ຢູ່ໃນປຶ້ມຫັ້ນໝົດ ແຕ່ວ່າເຮົາຊິອ່ານບໍ່ ທໍ່ນັ້ນ ນີ້ລະກະ ເຮົາຊິເຂົ້າໃຈບໍ່ ນັ້ນລະ ຈຶ່ງຄ່ອຍວ່າ ອ່າ ແມ່ນຜູ້ຂ້ານີ້ມາກະແມ່ນ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໂຕ ນີ້ແທນ ແທນພີ່ແທນນ້ອງເນາະ ອ່າ ອ່າ ແບບວ່າເຮັດ ແບບວ່າຜູ້ຂ້ານີ້ເປັນໂບຣກເກີ ເປັນໂບຣກເກີລະໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ແຕ່ບໍລິສັດໜຶ່ງເນາະ ສົມມຸດວ່າຄືຈັ່ງຢູ່ ຢູ່ ອັນນ່າ Georgia ເຮົາກໍແມ່ນ ເອີ Humana Wellcare United Healthcare ແມ່ນຜູ້ຂ້າເປັນ ເປັນ ເປັນ ອັນນ່າ ໂບຣກເກີໃຫ້ຂະເຈົ້າໝົດ ແລ້ວກໍແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນວ່າເປັນ agent ຂອງ ຂອງບໍລິສັດໂດຍສະເພາະເນາະ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ອ່າ ຜູ້ຂ້າຊິສາມາດເບິ່ງວ່າຕົວໃດມັນສິເໝາະສົມແຕ່ລະ ທຸກ ແຕ່ລະຄົນ ເພາະວ່າທຸກຄົນກະມີໝໍຕ່າງກັນ ກິນຢາຕ່າງກັນ ອ່າ ມີພະຍາດຕ່າງກັນ ແລະຜູ້ຂ້າກະຊິໄດ້ເອົາໃຫ້ມັນຖືກຕາມ ແນະນຳໃຫ້ມັນ ໃຫ້ມັນຖືກຕາມ ຕາມທີ່ ຕາມທີ່ ຕາມແຕ່ລະຄົນເນາະ
Okay so the enrollment um for the a lot of people ຫຼາຍໆຄົນເພິ່ນບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າແຕ່ລະປີເນາະ ແມ່ນບໍ່ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ ອ່າ ເບິ່ງວ່າ program ໃດເຮົາຢາກເລືອກ ແມ່ນເຮົາມີສິດເລືອກແມ່ນບໍ່ອ້າຍ ເຈົ້າ ແມ່ນແລ້ວ ອ່າ ແມ່ນ open enrollment ເນາະ ເພິ່ນເອີ້ນ ອັນນ່າ AEP AEP ນີ້ພາສາອັງກິດລະແມ່ນຫຍໍ້ມາຈາກ annual enrollment period ອ່າ ມັນຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືອນ October ວັນທີ 15 ແມ່ນມື້ ມື້ອື່ນນີ້ເນາະ ວັນທີ 15 ໄປຈົນຮອດເດືອນ December ວັນທີ 7 ເດືອນ 12 ວັນທີ 7 ເນາະ ແລ້ວກໍໝາຍຄວາມວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນເພິ່ນກໍປິດເ ນາະ ອ່າ ແລ້ວໃຫ້ເຮົາເລືອກເຂົ້າເລືອກອອກ ເລືອກຕົວໃໝ່ compare plan ແບບວ່າເຮົາເບິ່ງວ່າ plan ຕົວໃດມັນສິເໝາະສົມເຮົາບໍ່ ຕົວໃດມັນສິດີ ຕົວໃດມັນສິໄດ້ແຂ້ວ ໄດ້ຕາ ໄດ້ ອ່າ ມັນມີຫຼາຍຢ່າງເນາະ ມັນຂຶ້ນຢູ່ນຳແຕ່ລະ ແຕ່ລະ ແຕ່ລະລັດ ແຕ່ລະເມືອງ ແຕ່ລະ county you know ແຕ່ຢູ່ ຢູ່ Georgia ນັ້ນ county ໜຶ່ງກະບໍ່ຄື county ໜຶ່ງ ມັນຄົນລະ ມັນ ມັນຄົນລະ plan ເນາະ even though ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຊິເປັນບໍລິສັດດຽວກັນ ມັນກະຄົນລະ benefit so ອ່າ

ແລ້ວກະຫຼັງຈາກນັ້ນເນາະ ອາ ຂໍຕໍ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສົມມຸດວ່າເນາະ ມີ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນກະອາດຊິກາຍໄປ ຫຼືວ່າລືມໄປ ຫຼືວ່າ ອາ ຫຼືວ່າເລືອກໄປແລ້ວບໍ່ມັກເນາະ ເພິ່ນກະຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ເຮົາອີກ ເທື່ອໜຶ່ງ ອາ ເດືອນ January ວັນທີ 1 ຮອດເດືອນ ເອີ 3 ວັນທີ 31

ເຮົາກາຍໄປເນາະ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ເລືອກຕອນ ຕອນນັ້ນ ຕອນທີ່ວ່າ ອາ ອາ ເດືອນທີ່ວ່າເພິ່ນເປີດໃຫ້ ເດືອນ 15 ເດືອນ 7 ນີ້ນະ ເດືອນ ເດືອນ 12 ຫັ້ນນະ ຖ້າເຮົາບໍ່ທັນເນາະ ເຮົາກໍມີສິດມາເລືອກໂຕນີ້ ແຕ່ວ່າເຮົາ ສົມມຸດວ່າ ເຮົາມີ ອາ ໂຕໃດ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໂຕນັ້ນ ສົມມຸດວ່າເຮົາ ເຮົາມີໂຕ A ກັບໂຕ B ແລ້ວເຮົາມາເອົາໂຕ D ເນາະ ຮອດຍາມເດືອນ 1 ຮອດເດືອນ 3 ນີ້ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາເລືອກໄດ້ແຕ່ໂຕ D ປ່ຽນໂຕ D ເທົ່ານັ້ນ ເ ຮົາຊິໄປເລືອກເອົາໄປເອົາໂຕທີ່ວ່າມັນລວມກັນບໍ ອັນອື່ນບໍ່ໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າໂຕໃດກະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໂຕນັ້ນ ແຕ່ວ່າເຮົາມີສິດປ່ຽນບໍລິສັດຊື່ໆ ເພື່ອວ່າມັນຊິໄດ້ດີ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເທົ່ານັ້ນຊື່ໆ ໂອເຄ
so ອັນ ເລື່ອງແບບຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມັນກະ ອັນ ສຳຄັນ ເພາະວ່າ ອາ ສຳລັບພວກ ອາ ທ່ານອາວຸໂສຂອງ ອາ ໄທລາວເຮົາເນາະ ເພິ່ນ ລາງເທື່ອເພິ່ນກະ ອັນ ຄື ຄື ຄື ອັນ ອ້າຍເອເວົ້າຫັ້ນລະ ໜັງສື you know ຂະເຈົ້າສົ່ງມາຈາກ ອາ ພວ ກ Medicaid Medicare ພວກ Medicare ແລ້ວເພິ່ນກະບໍ່ຮູ້ຈັກອ່ານ ລູກຫຼານກະບໍ່ໄດ້ມີເວລາເບິ່ງຊ່ອຍ ຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນນະ ແລ້ວກະເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ຈັ່ງໃດກະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ

ອາ ແລ້ວກະ ກະພະຍາຍາມຊ່ອຍສຸດ ເທົ່າທີ່ຈະຊ່ອຍໄດ້ເນາະ ອາ ແຕ່ວ່າເປັນ service ທີ່ວ່າບໍ່ໄດ້ເອົາເງິນເອົາຄຳຫຍັງນຳເນາະ ໂອເຄ ອາ ໝາຍຄວາມວ່າກະຊ່ອຍ ຊ່ອຍພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຮົາໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ໄດ້ benefit ດີຂຶ້ນ ໃຫ້ມັ ນໄດ້ ອາ ຄືເຂົ້າໃຈ ຄືບາງຄົນກະເຄີຍມີ ອັນ ອາ Medicare ແລ້ວກະມີ Medicaid ເນາະ ແລ້ວກະບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຫຍັງ ອາ ແຕ່ວ່າບາງຄົນກະຍັງບໍ່ ບໍ່ຄຶ ບໍ່ຮູ້ ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ໂອ ຄັນແມ່ນເຮົາເຂົ້າໂຕ ໂຕນີ້ ນຳບໍລິສັດໂຕນີ້ ເຮົາຊິໄດ້ ອາ ອັນນີ້ຕື່ ມ ອັນນັ້ນຕື່ມເນາະ ມີຫຼາຍໂປຣແກຣມ ມັນມີຫຼາຍອັນທີ່ວ່າ ຜູ້ຂ້າສາມາດ ອາ ເບິ່ງໃຫ້ ຫຼືວ່າ ອາ ວ່າມັນມີໃດ ມັນຊິດີ ດີຂຶ້ນວ່າຊັ້ນດອກໄປເນາະ ແມ່ນ ກວ່າ ກວ່າປັດຈຸບັນເນາະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄັນວ່າບໍ່ ອ່າ ຢາກຕ້ອງກ ານເບິ່ງຊື່ໆເນາະວ່າ ໂອ້ ລອງເບິ່ງດູນີ້ວ່າ ມັນຊິ ມັນຊິດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າບໍ່ ກໍຜູ້ຂ້າກໍສາມາດ compare ໃຫ້ໄດ້ເນາະວ່າ ໂອ້ ດຽວນີ້ມັນປັດຈຸບັນເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນແມ່ນເຮົາປ່ຽນຕົວມັນຊິເປັນຈັ່ງຊີ້ ດີຂຶ້ນອັນໃດຕົວນີ້ ອັນນີ້ ອັນນີ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ອ່າ ຜູ້ຂ້າໃຫ້ ໃຫ້ service ຕົວນີ້ເນາະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຊ່ວຍເຫຼືອຕົວນີ້ໄດ້ເນາະ I have uh ອະທິບາຍວ່າ what the difference is between the original Medicare and the Medicare Advantage
ໂອເຄ ຄື ຄືເວົ້າທຳອິດເນາະ ອ່າ ອໍຣິ Medicare Original Medicare ຫັ້ນ ຄືເວົ້າເພິ່ນໃຫ້ຕົວ A ກັບຕົວ B ເນາະ ແລ້ວຕົວ B ຕົວ A ນີ້ແບບວ່າໄດ້ຟຣີ ຄົນເກືອບໝົດທຸກຄົນໃນ ໃນອາເມລິການີ້ໄດ້ຟຣີນະ ຕົວ A ນີ້ ແຕ່ວ່າຕົວ B ຕ້ອງ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຈ່າ ຍ ອ່າ ແຕ່ວ່າມີຜູ້ໃດຊິຈ່າຍ ແມ່ນເຮົາບໍ ຫຼືວ່າແມ່ນໃຜຊິຈ່າຍເນາະ

ໂອເຄ ໂອເຄ pay as you go what it mean by pay as you go ອ່າ ອ່າ ເວລາ ອ່າ ສົມມຸດວ່າເຮົາ enroll ຢູ່ໃນ Medicare Advantage ເນາະ ເຮົາຊິເສຍ ອ່າ ສົມມຸດວ່າໄປຫາໝໍເນາະ ອ່າ ອ່າ PCP ຫຼືວ່າ Primary Care Doctor ຫຼືວ່າໝໍປະຈຳຄອບຄົວເນາະ ພາສາບ້ານເຮົາ ແມ່ນເຮົາ ອ່າ ອ າດຊິ ອາດຊິບໍ່ໄດ້ເສຍຫຍັງເລີຍກໍມີຢູ່ເນາະ ແລ້ວແຕ່ plan ເນາະ ແລ້ວກໍ ຫຼືວ່າອາດຊິເສຍຂຶ້ນໄປຮອດ 10 ດອນ 5 ດອນ 10 ດອນ 20 ດອນ ແລ້ວແຕ່ plan ເນາະ ລະກະໄປຫາ specialist ອາດຊິເສຍ 20 ດອນ 30 ດອນ 40 ແລ້ວແຕ່ plan ຄືກັນ ອ່າ ແ ຕ່ວ່າອັນນີ້ແມ່ນເຮົາເສຍເປັນ co-pay ເພິ່ນຂຶ້ນກັບເຮົາເຄີຍມີໂຄງການເນາະ ອ່າ ເປັນ co-pay ແຕ່ວ່າເຮົາ pay as you go ຄັນເຮົາບໍ່ໄປ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເສຍ ອືມ ຄັນເຮົາໄປ ເຮົາຈະໄດ້ເສຍ ແຕ່ວ່າບາງ ບາງບໍລິສັດກໍບໍ່ໄດ້ເສຍຊ້ຳ ໄປຫາ ໄປຫາ PCP ເນາະ ອ່າ ລະກະ ອ່າ ນອກຈາກ ນອກຈາກນັ້ນ ອັນນີ້ເວົ້າເພິ່ນ Medicare Advantage ເນາະ ນອກຈາກນັ້ນ ແພລນຕົວນີ້ສ່ວນຫຼາຍ ໂອເຄ ສ່ວນຫຼາຍມັນຈະມີຢາໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ ເອີ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ຟຣີ ມັນຊິມີຢາລວມຢູ່ໃນແພລນ ຕົວນີ້ນຳ ຈື່ບໍ່ທີ່ເຄີຍ ທີ່ ທີ່ຜູ້ຂ້າເວົ້າວ່າ ຄັນເປັນ Original Medicare ເຮົາມີຕົວ A ຕົວ B ແລ້ວເຮົາຕ້ອງໄປຊື້ຕົວ D ແມ່ນບໍ່ ໄປຊື້ເອົາຢາ ເອີ prescription ເອີ ປະກັນຢາເນາະ ປະກັນໄພຢາ ຕົວນີ້ນີ້ມັນຊິມາລວມຢູ່ໃນຫັ້ນເລີຍ ໂອເຄ lot of them ຊິລວມຢູ່ ໃນຫັ້ນເລີຍ ແລ້ວກໍອີກຢ່າງມັນຊິໃຫ້ແຂ້ວເຮົາໜ້ອຍໜຶ່ງ ຊິໃຫ້ ອ່າ ໄປກວດຕາ ຫຼືວ່າໄປຕັດແວ່ນຕາໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພີ່ມຊີ້ນະ you know ມັນເປັນ advantage ມັນເປັນ extra ໃຫ້ເຮົາ ລະກະບາງບໍລິສັດ ແລ້ວແຕ່ແພລນ ແລ້ວແຕ່ບໍລິສັດເນາະ ອ າດຊິໃຫ້ ເຂົາ ອ່າ ເພິ່ນເອີ້ນ OTC OTC ນີ້ຄວາມໝາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ over the counter over the counter ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮົາໄປຊື້ເອົາ ອ່າ ເປັນປລັສເຕີຕິດບາດບໍ ເປັນຢາດີໄຂ້ດີໄອ ເປັນຢາວິຕາມິນບໍ ຊິເຮົາຊິຕະຫຼາດນ້ອຍບໍ ທີ່ເຮົາໄ ປຊື້ຫັ້ນນະ ໂອເຄ ມັນຊິເປັນ ມັນເຂົາເອີ້ນ OTC ເນາະ ບາງບໍລິສັດກະໃຫ້ ແລ້ວແຕ່ບໍລິສັດເນາະ 20 ດອນ 30 ດອນ 50 ດອນ ແລ້ວແຕ່ ແລ້ວແຕ່ບໍລິສັດ ແລ້ວແຕ່ area ເພາະວ່າບາງ area ກະໄດ້ ບາງ area ກະບໍ່ໄດ້ ມັນກະ ມັນກະແລ້ວແ ຕ່ ອ່າ ແຕ່ວ່າຄັນເຮົາບໍ່ເຂົ້າໄປເບິ່ງ ເຮົາກະບໍ່ຮູ້ໄດ້ວ່າຕົວໃດມັນຊິເປັນຕົວໃດຫັ້ນນະ ເນາະ ລະນອກຈາກນັ້ນ ບາງ plan ເນາະ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ plan ພວກນີ້ນີ້ນະ ພວກທີ່ວ່າ Medicare Advantage ເຮົາບໍ່ໄດ້ເສຍຫຍັງຕື່ມ ແຕ່ວ່າເຮົາຕ້ອ ງມີຕົວ B ຕົວ B ທີ່ວ່າ ອັນ ລັດຖະບານເອົາໃຫ້ ເຮົາຕ້ອງມີແລ້ວ ເຮົາຈັ່ງຄ່ອຍສາມາດ ເຮົາຕ້ອງມີຕົວ A ຕົວ B ເຮົາຈັ່ງຄ່ອຍສາມາດ join Medicare Advantage ໄດ້ ໂອເຄ ລະນອກຈາກນັ້ນ ນອກຈາກວ່າ ບາງ ບາງ plan ເຮົາບໍ່ໄດ້ເສຍຫຍັງ ແລ້ວ ແຕ່ບາງ plan ກະຍັງໃຫ້ເງິນຄືນ ຍັງ ຍັງ ຍັງໃຫ້ເງິນຄືນ ເຂົາເອີ້ນ give back ໂອເຄ ມັນແລ້ວແຕ່ plan ແລ້ວແຕ່ area ອີກ ອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ຄືເວົ້າມາ ອ່າ ແລ້ວແຕ່ບ່ອນ ແລ້ວແຕ່ plan ມັນ ບາງບໍລິສັດກໍໃຫ້ຄືນ 50 ດອນ 100 ດອນ ແລ້ວແ ຕ່ເນາະ ອ່າ ມັນ ມັນສິໝາຍວ່າ ໃຫ້ຄືນຈັ່ງໃດ ໃຫ້ຄືນແບບທີ່ວ່າ ສົມມຸດເນາະ ຄືຈັ່ງປີ 2022 ນີ້ ອ່າ Medicare cost ນີ້ ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ມັນ 170 ເນາະ ສົມມຸດວ່າເຂົາໃຫ້ ຄືເຂົາສິຕັດອອກຈາກ Social Security ເຮົານະ ເຊັກເຮົານະ 170 ດອນ ສົມມຸດ ວ່າ plan ຕົວນີ້ໃຫ້ຄືນ 100 ດອນ ຂະເຈົ້າກໍສິຕັດຕັ້ງແຕ່ 70 ດອນ ອອກຈາກ Social Security ເຮົາ ກໍໝາຍຄວາມວ່າເຮົາໄດ້ຄືນຕື່ມ 100 ດອນ ອືມ ໂອເຄ

ອ່າ you know ຄືເຮົາເວົ້າ ບາງຄົນ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຮົາທີ່ວ່າເພິ່ນມາ ເພິ່ນ ອ່າ ມາແຕ່ແລກໆເນາະ ຊາວ ສາມສິບ ສາມສີ່ສິບປີຫຼັງ ທີ່ວ່າເພິ່ນມາແລ້ວ ເພິ່ນອາຍຸແກ່ ມາແລ້ວກໍເຮັດວຽກກໍບໍ່ໄດ້ເງິນຫຼາ ຍເນາະ ເວລາເພິ່ນ retire ມາກໍໄດ້ 6 700 800 ອ່າ ລະກະ ເຮົາບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີເງິນບໍ່ມີຄຳຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ບໍ່ມີຊັບສົມບັດຫຼາຍ ທີ່ ລະສ່ວນຫຼາຍ ບາງຄົນກະ ເອີ qualify for Medicaid ນຳເນາະ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ຄັນເຮົາບໍ່ເຂົ້າໄປ ເອີ ແຕ່ວ່າບາງເທື່ອ ຄັ ນເຮົາຢູ່ຈຸໆຫັ້ນນະ ໃກ້ໆຫັ້ນນະ ບາງເທື່ອເຂົາ ຄັນເຮົາບໍ່ໄປຂໍ ເຂົາກະບໍ່ໃຫ້ ເນາະ ເພາະວ່າແຕ່ລະປີມັນກໍ ມັນ ມັນ ແຕ່ລະປີມັນກໍຂຶ້ນໄດ້ ເພາະວ່າ ອ່າ ມັນ cost adjust cost of living so ມັນ go up little bit every year ມັນຂຶ້ນໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ ທຸກ ທຸກ ທຸກປີ ໝາຍຄວາມວ່າປີນີ້ເຮົາອາດສິບໍ່ໄດ້ ປີໜ້າເຮົາອາດສິໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮົາບໍ່ check up benefit ຫັ້ນນະ ແຕ່ຖ້າເຮົາບໍ່ເຊັກ ເຮົາກໍ ແບບວ່າສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຂອງຟຣີນີ້ນະ ຂະເຈົ້າສິບໍ່ມາຍື່ນໃສ່ມືເຮົາເນາະ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ໄປຫາ ເຮົ າຕ້ອງໄດ້ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊອກໄດ້ຫາເອງເນາະ

doctor lawyer ອາດສິຮຽນຈົບ ເອີ different ເອີ engineer you know ມັນກໍ different different subject ເນາະ ແຕ່ລະຄົນກໍມີຄວາມຮູ້ ແມ່ນເຂົ້າໃຈ ມີຄວາມຮູ້ ແຕ່ວ່າອາດສິບໍ່ແມ່ນ field ຂອງເພິ່ນທີ່ວ່າເພິ່ນເຮັດເອງເນາະ ເອີ ຄືຈັ່ງ ເອີ ຜູ້ຂ້າກໍເຄີຍໄປຊ່ອຍຢູ່ນຳ clinic ໝໍເນາະ ເ ອີ ສຳລັບຄົນໄຂ້ເພິ່ນເນາະ ເອີ ສຳລັບກ່ຽວກັບເລື່ອງ Medicare ເອີ ຖ້າແມ່ນ ອ່າ ຄົນໄຂ້ຖາມເລື່ອງຢາຂ້ານ້ອຍເນາະ ຜູ້ຂ້າກໍສິບອກເພິ່ນວ່າ ເອີ ໄປຖາມໝໍແລ້ວບໍ ເພາະວ່າອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ເຮົາເນາະ ເພາະເຮົາບໍ່ເ ຂົ້າໃຈ ອາດສິຮູ້ຢູ່ວ່າຢານີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ແຕ່ວ່າເຮົາສິອະທິບາຍເພິ່ນ ເຮົາກໍບໍ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແຕ່ວ່າຄັນສົມມຸດວ່າຜູ້ ຄົນໄຂ້ເນາະ ໄປຖາມໝໍກ່ຽວກັບເລື່ອງ plan ເນາະ ເພິ່ນກໍສິຊີ້ມາໃສ່ຜູ້ຂ້າພີ້ ເພາະວ່າອັນນີ້ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ ນວຽກຂອງຜູ້ຂ້າ ທີ່ວ່າຜູ້ຂ້າເປັນ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ອ່າ ແມ່ນວຽກຂອງເຮົາເນາະ ທີ່ວ່າເຮົາເຮັດ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນ ແມ່ນອັນ ອ່າ specialty ຂອງເຮົາ ທີ່ວ່າເຮົາເຮັດທຸກມື້ເນາະ so ມັນ ມັນ ມັນຂຶ້ນຢູ່ນຳໂຕນັ້ນລະ ເ ພາະວ່າຫຼາຍຄົນກະ ກະ ກະມາຫາເນາະ ເວົ້າວ່າ ໂອ ອັນ ໃຫ້ລູກເຮັດໃຫ້ ອ່າ ໃຫ້ລູກເບິ່ງໃຫ້ ແຕ່ວ່າຂະເຈົ້າກໍຮູ້ ເພາະຂະເຈົ້າຮູ້ ຂະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເລິກຄືເຮົາຮູ້ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າຂະເຈົ້າກໍອ່ານໄດ້ ເລື່ອງອ່ານ ເລື່ອ ງ ເລື່ອງອ່ານ ເລື່ອງຂຽນ ເຮົາອ່ານໄດ້ ຂຽນໄດ້ ແຕ່ເຮົາສິເຂົ້າໃຈບໍ່ ນີ້ເນາະ so ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ແຕ່ວ່າຄັນຜູ້ໃດສົນໃຈເນາະ ຄັນວ່າ ອ່າ ຜູ້ຂ້າກະສິພະຍາຍາມ ອ່າ ເຮັດອັນນີ້ລະ ພະຍາຍາມ ເອີ educate ຫຼືວ່າ ອ່ າ ແນະນຳເນາະ ໃຫ້ ໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຈັກ ຖ້າມີຜູ້ໃດມີຄຳຖາມຫຍັງກະແມ່ນ ແມ່ນຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ເນາະ ບໍ່ ບໍ່ມີບັນຫາເນາະ anytime anytime Yes, sing ti I ate well money a lot of uh, great information, a lot of benefit that would help a lot of elders that are um qualify for the medicare and there's so many benefits that they can be receiving and many of them does not know and you have a gift of giving and sharing a a and and that's great and um i believe that um

You know ມັນສິບອກເປັນ general ຊື່ໆ okay ໃສ່ນ້ຳຕານເດີ້ ໃສ່ ເອີ ເກືອເດີ້ ໃສ່ you know there's always a secret ingredient right yes yes ມັນມັນມັນມັນຕ້ອງມີໂຕນັ້ນ ເຮົາຈັ່ງຄ່ອຍສິສິສິສິຖືກແທ້ໆເນາະ ແມ່ນ ເຮົາເຮົາ ແຕ່ວ່າ information ມັນກໍຢູ່ຫັ້ນ ແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ບໍ່ບໍ່ເຈຍລະໄນເ ຖິງ ອ່າ ເຖິງຂັ້ນເນາະ ເຖິງເຖິງຂັ້ນ ນອກຈາກວ່າເຮົາສິເຂົ້າ

ຄືເວົ້າຫັ້ນແຫຼະເນາະ ທ່ານຜູ້ໃດສົນໃຈເນາະ ກະມີແຕ່ຕິດຕໍ່ຫາຂ້ານ້ອຍໄດ້ ໄດ້ທຸກເວລາເນາະ ຄັນວ່າ ອ່າ ຂ້ານ້ອຍຮັບບໍ່ທັນ ຫຼືວ່ານັ້ນກະຝາກຂໍ້ຄວາມ ຝາກຂໍ້ຄວາມ ຝາກ ອ່າ ຊື່ ນາມສະກຸນ ນ້ຳເບີໂທລະສັບເນ າະ ແລະກະ you know ແລະກະຜູ້ຂ້າກະສິ

benefit ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອັນ Medicare ຈາກອ້າຍ ອ້າຍ ເອີ ອ້າຍເອບເນາະ ອ້າຍວຽງຄອງ ເທບພະວັນ ເອີ ເທບສຸ ເທບສຸວັນ it's a mouthful ໃຫ້ໃຫ້ເພິ່ນຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາເນາະ ແລະກະເຮົາກະສິຕິດ ຕິດຕໍ່ຫາເພິ່ນ ອ່າ ຫຼືວ່າຜູ້ໃດທີ່ເ ພິ່ນສົນໃຈແບບວ່າຢາກເຮັດ ເອີ workshop